ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ لاگېرلارغا قامىلىشىنى تېررورلۇق ۋە رادىكاللىققا قارشى تۇرۇشتا ئۈنۈملۈك بولدى دەپ كۆرسەتكەن خىتاي دىپلوماتى خۇاڭپىڭنىڭ يېقىندا ئامېرىكىدىكى داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلارنى زىيارەت قىلىپ نۇتۇق سۆزلىگەنلىكى مەلۇم بولغان ئامېرىكا فوكس خەۋەرلىرى قانىلىنىڭ ئاشكارىلىشىچە خىتاينىڭ نيو يوركتا تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى خۇاڭپىڭ يېقىندا ئامېرىكىنىڭ بارك ئىنستىتۇتى شەرقىي شىمال ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە بوستون ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا زىيارەتتە بولۇپ بۇ ئورۇنلارنىڭ مەكتەپ مەسئۇللىرى سودا ساھەسىنىڭ كەلگۈسى رەھبەرلىرى بىلەن سۆھبەتتە بولغان فوكس خەۋەرلىرى بۇ ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلغان ۋە كومپارتىيەنىڭ قىلمىشىنى مەدھىيەلىگەن بىر خىتاي دىپلوماتىنى كۈتۈۋېلىشىنى تەنقىد قىلماقتا ئامېرىكىنىڭ تاشقى سىياسەت ستراتېگىيەچىسى يۈز يىللىق مارافون ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى مايكل پىلسبۇرى فوكس خەۋەرلىرىگە قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ ئامېرىكا ئۇل ئەسلىھەلىرىگە تىرۇۋا ئېتى ئورۇنلاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقان خۇاڭ پېڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئامېرىكىدىكى بىر تاراتقۇنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى رەت قىلىپ بۇنى بەزى كىشىلەر سىياسىي مەقسەتتە ئويدۇرۇپ چىقارغان يالغانچىلىق دېگەن ئۇ يەنە جازا لاگېرلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىمۇ ئىنكار قىلىپ بىز بۇ كىشىلەرنى بۇ ئورۇنلارغا تەربىيەلەش ئۈچۈن ئەكەلدۇق بۇ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ۋە رادىكاللىقنى تۈگىتىشتە ناھايىتى ئۈنۈملۈك بولدى دېگەن فوكس خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، خۇاڭ پېڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ئېكستىكى ئۇچۇرىدا شەرقىي شىمال ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا ستراتېگىيەسىدىن تەسىرلەنگەنلىكى، بۇ ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ خىتاي تەسىس قىلغان ياشلار ئوقۇتۇش مۇكاپاتى پىروگراممىسىغا قاتنىشىپ، خىتاينى زىيارەت قىلىشنى قارشى ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقان. خەۋەرلەردە قەيت قىلىنىشىچە، شەرقىي شىمال ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ باياناتچىسى فوكس دىجىتال خەۋەرلىرىگە قىلغان سۆزىدە، بىز ۋەزىپىمىزنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ باش ئەلچىلىرى ۋە كونسۇللىرى بىلەن دائىم كۆرۈشۈپ تۇرىمىز، دېگەن.
ھىندىستاننىڭ كالكۇتتا شەھىرىدىكى مۇسۇلمانلار خىتاينىڭ چاغان بايرىمىدا خىتاينىڭ كالكۇتتىدا تۇرۇشلۇق كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ تارتىۋېلىنغان دىنىي ھەق-ھوقۇقلىرىنى دەرھال قايتۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان. ياۋرو ئاسىيا تەقرىزى ناملىق تور ژۇرنىلىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئونىنچى فېۋرال كۈنى بىر تۈركۈم مۇسۇلمانلار كالكۇتتانى بازا قىلغان ئىسلام تىنچلىق جەمئىيىتى ناملىق تەشكىلاتنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىدا كالكۇتتانىڭ تۇزلۇق كۆل رايونىغا جايلاشقان خىتاي كونسۇلخانىسى ئالدىدا نامايىش قىلغان. خىتاينىڭ كالكۇتتا كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئىلگىرى خىتايغا قارشى، تىبەتلەرنى قوللاپ كۆپ قېتىم نارازىلىق نامايىشى ئۆتكۈزۈلگەن بولسىمۇ، لېكىن بۇ قېتىم ئۇيغۇرلارنى قوللاپ ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى نامايىش ئىكەن. نامايىشتا خىتاينىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى كەڭ كۆلەملىك باستۇرغانلىقىغا ئائىت لوزۇنكىلارنى كۆتەرگەن ھەم شوئارلارنى توۋلىغان نامايىشچى ئامما يەنە خىتاينىڭ ھىندىستان كونتروللۇقىدىكى ئارۇناچال پرادېش شتاتىنى ئۆزىنىڭ خەرىتىسىدە خىتاي زېمىنى قىلىپ كۆرسەتكەنلىكىگىمۇ نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن. ياۋروئاسىيا تەقرىزىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كالكۇتتانىڭ ئىسلام تىنچلىق جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى شەيخ نەجىبۇللاھ مۇخبىرلارغا بايانات بېرىپ، خىتاي دائىرىلىرى ئىسلامنىڭ بىر كۈندە بەش ۋاق ناماز ئوقۇش پەرزىنى چەكلىدى ھەمدە مۇسۇلمانلارنىڭ ساقال قويۇشى، ئاياللارنىڭ ھىجابلىنىشىغا قارشى ئاگاھلاندۇرۇش بەردى، ئون مىڭلىغان مۇسۇلماننى كوممۇنىستلاشتۇرۇش، دىنىي ئېتىقادىدىن ۋاز كەچۈرۈش ئۈچۈن قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىغا يوللىدى، دېگەن. شەيخ نەجىبۇللاھنىڭ تەكىتلىشىچە، نۆۋەتتە شىنجاڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن غايەت زور تۈرمىگە ئايلانغان بولۇپ، ئون مىڭلىغان خىتاينى بۇ رايونغا يۆتكەشتىن ئىبارەت نوپۇس تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچرىماقتا ئىكەن. كالكۇتتادىكى بۇ نامايىش خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى رەت قىلىپ، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ دىنىي ئۆلىمالىرىنى، دىپلوماتلىرىنى، ئاممىۋى تەشكىلات مەسئۇللىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرۇپ، ئۇلارنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىۋاتقان، شۇنىڭدەك بۇ دۆلەتلەر بېدېتېدىمۇ خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قوللاۋاتقان بىر پەيتتە ئۆتكۈزۈلگەن. ياۋروئاسىيا تەقرىزىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شەيخ نەجىبۇللاھ بۇرۇن تىبەتتە بولغانلار ھازىر شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتىدۇ، بۇ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى كۆپ سانلىقچىلىقنىڭ ئەڭ يامان شەكلى، دېگەن.
ئامېرىكىلىق يەھۇدىي دىنىي ئۆلىماسى، مائارىپچى، يازغۇچى ۋە پائالىيەتچى رابباي شىمولى يانكلوۋىتس توققۇزىنچى فېۋرال ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىدا ماقالە ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا بىرلەشمە ئاپتوموبىل ئىشچىلىرى ئۇيۇشمىسىنى ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشقا چاقىرغان. رابباي يانكلوۋىتس بۇ چاقىرىقنى خوندا، خيونداي، تويوتا، مازدا، مېرسېدېس، بىئېمدابليۇ، تېسلا، ۋولكسۋاگېن قاتارلىق ئون ئۈچ ئاپتوموبىل شىركىتىدىن مىڭلىغان ئىشچىنىڭ بىرلەشمە ئاپتوموبىل ئىشچىلىرى ئۇيۇشمىسىغا ئەزا بولۇشنى قارار قىلىشى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلان قىلغان شىمولى يانكلوۋىتسنىڭ بىرلەشمە ئاپتوموبىل ئىشچىلىرى خىتايدىكى ئۇيغۇرلارغا قانداق ياردەم قىلالايدۇ ماۋزۇلۇق چاقىرىقىدا مۇنداق دېيىلگەن سىلەر ئىشلەۋاتقان ئاپتوموبىل شىركەتلىرىنىڭ مۇنداق بىر ئورتاق نۇقتىسى بار ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ خىتايدىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچرىشى بىلەن ئالاقىسى بار مەن سىلەردىن بىرلەشمە ئاپتوموبىل ئىشچىلىرى ئۇيۇشمىسىدىكى كۈچۈڭلارنى ئۆزۈڭلار ئۈچۈنلا ئەمەس بەلكى مەجبۇرىي ئەمگىكى شىركىتىڭلار تەرىپىدىن پايدىلىنىلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىشىڭلارنى سورايمەن راباي يانكلوۋىتسنىڭ ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىدىكى بۇ چاقىرىقى ئۆتكەن ھەپتە گېرمانىيە خىمىيە سانائىتى ماگناتى بولغان باسف شىركىتى شىنجاڭ ماركور خىمىيە سانائىتى گۇرۇھى بىلەن بولغان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىككى شېرىكچىلىك تۈرىدىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغان ئەمما ۋولكسۋاگېن شىركىتى ئۆزىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقىماسلىق ئۈچۈن داۋاملىق تىركىشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىنغان ئىدى شىمولى يانكېلوۋىتس چاقىرىقىدا يەنە ئۆزىنىڭ شەخسىي ھاياتى نۇقتىسىدىن يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىدا ئۆز ئائىلە ئەزالىرىغا نېمە ئىشلارنىڭ بولغانلىقى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا قانچە ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ بۇنىڭغا كۆز يۇمغانلىقىنى ياخشى بىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ مۇنداق دېگەن شۇنى سۆزلەشنىڭ يۇمشاق بىر يولى يوق خىتاي كومپارتىيەسى تۇغماس قىلىش ئاتالمىش قايتا تەربىيەلەش لاگېرلارغا قاماش، بالىلارنى ئائىلىسىدىن ئايرىۋېتىش، سىستېمىلىق تەن جازاسى ۋە جىنسىي زوراۋانلىق يۈرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقى ۋە ئاز سانلىق مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىش بىلەن ئەيىبلەنمەكتە. ئامېرىكىدا سېتىلغان ھەر بىر ئاپتوموبىلنىڭ زاپچىسىنى ئىشلەپچىقىرىشتا ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىلماقتا.

بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نەق پۇلغا بولغان بۇ خىل ئېھتىياج بازار كاساتلاشقاندا ئۆي مۈلكىنى سېتىشقا چىقىرىش خەۋپىدىنمۇ ھالقىپ كەتكەن. خەۋەردە ئۇلارنىڭ بۇ سېتىشتا قانچىلىك پۇلغا ئېرىشىشى، ئۆي مۈلۈك بازىرى دۇچ كېلىدىغان ئاۋارىچىلىقنىڭ كونكرېت سوممىسىنى ئېنىق بېكىتىشكە ياردىمى بولىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ستارۋۇد كاپىتال گۇرۇھىنىڭ مۇدىرى باررى ستېرلىن ئۆتكەن ھەپتە قەرز ئېلىش تەننەرخىدىكى ئارتىش كەلتۈرۈپ چىقارغان دۇنياۋى كاساتچىلىق خىزمەت بىنالىرىنىڭ قىممىتىدە بىر تىرىليون دوللاردىن ئارتۇق چۈشۈشنى پەيدا قىلغان. خەۋەردە ئومۇمىي زىياننىڭ تېخى مەلۇم ئەمەسلىكى، چۈنكى سېتىلغان بىنا ۋە باھالىغۇچىلارنىڭ قولىدىكى سانلىق مەلۇماتلارنىڭ ئىنتايىن ئاز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە. خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، نازارەت قىلغۇچى ئورۇنلار ۋە بازار بۇ كاساتچىلىقنىڭ تېخىمۇ چوڭ زىيانىنى يوشۇرۇپ، بۇرۇن تۆۋەن باھادا كىرېدىت قەرز ئالغان بانكا ۋە مۈلۈك ئىگىلىرىگە ئاۋارىچىلىق ئېلىپ كېلىشىدىن بىئارام بولماقتا ئىكەن. نۆۋەتتە خىتاي ئۆي-مۈلۈك ئىگىلىرى ۋە بىناكارلىق شىركەتلىرى زىيان تارتسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ ئون نەچچە يىلدىن بېرى ئەسەبىيلەرچە سېتىۋالغان چەت ئەلدىكى ئۆي مۈلكىنى سېتىشقا چىقىرىپ، دۆلەت ئىچىدىكى سودىسى ۋە قەرزىنى تۆلەشكە كىرىشكەن. مەلۇم بولۇشىچە، گۇاڭجۇدىكى ئاۋيۈەن گۇرۇھى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى كانادانىڭ تورونتو شەھىرىدىن سېتىۋالغان بىر ئۆي مۈلكىنى ئۆتكەن يىلى ئالغان باھاسىنىڭ قىرىق بەش پىرسەنت زىيىنىغا ساتقان. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا، گۇاڭجۇ ئەف ئار سودا مۈلۈك شىركىتىنىڭمۇ لوندوندىكى بىر مىليارد ئۈچ يۈز قىرىق مىليون دوللارلىق كۆچمەس مۈلكىنىڭ پاي چېكىنى سېتىشنى، شۇنداقلا كانارىي تاقىم ئاراللىرىدىكى بىر خىزمەت بىناسىنى ئاتمىش پىرسەنت زىيىنىغا سېتىشنى قارار قىلغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. بلومبېرگ خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئانالىزچىلار بۇ خىل سېتىشنىڭ قانچىلىك تەسىرى بولۇشىنى، بازارنىڭ بۇنى قانچىلىك جىددىيەتكە ئېلىشى بەلگىلەيدىغانلىقىنى ئېيتقان. خىتاينىڭ بۇ يىللىق چاغان بايرىمىدىكى تەشۋىقاتلىرىدا شەرقىي ئاسىيا خەلقلىرىنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق ئەنئەنىۋى بايرىمى بولغان چاغان ئۇيغۇرلار ھەر يىلى قىزغىن كۈتۈۋالىدىغان جۇشقۇنلۇق بىلەن تەبرىكلەيدىغان ئەنئەنىۋى ھېيت بايراملىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە كۆرسىتىلمەكتە خىتاينىڭ بۇ يىللىق چاغانلىق سەنئەت كېچىلىكى تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلارنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق مەدەنىيەت بۆشۈگى بولغان قەشقەردە ئۆتكۈزۈلۈشى بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇرلار يەنە تۇنجى قېتىم خىتاينىڭ چاغانلىق تەشۋىقاتىنىڭ مۇھىم سالمىقىنى تەشكىل قىلغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ چاغانلىق خەۋەرلىرىدە خوتەندىن تارتىپ ئالتايغىچە غۇلجىدىن قۇمۇلغىچە بولغان كەڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى شەھەر بازار يېزا كەنتلەردە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيلىرىگە پانۇس ئېسىپ مەسنەۋى چاپلاپ ئۆيلىرىنى شەرقچە بېزەش چاغانلىق تۈگرە گۈللۈك مانتا تۈگۈش چاغانلىق ئاممىۋى سەنئەت كېچىلىكى ئۆتكۈزۈپ خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۆزلەشتۈرگەنلىكى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن بۇ يىللىق چاغاندا ئۇيغۇرلارنىڭ نۇقتىلىق تەشۋىقات تېمىسىغا ئايلىنىشى خەلقئارادا خىتاي ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىش چۇقانلىرى كۈنسېرى كۈچىيىپ ب د ت نىڭ بۇ يىل بىرىنچى يانۋاردا ئۆتكۈزۈلگەن خىتاي كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك تەكشۈرۈش يىغىنىدىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى نۇقتىلىق مەسىلىگە ئايلانغان بىر پەيتتە ئوتتۇرىغا چىققان شىنجاڭ گېزىتى توققۇزىنچى فېۋرال كۈنى بەرگەن خەۋىرىدە چاغاننىڭ ھارپا كېچىسى قەشقەر قەدىمىي شەھىرىنىڭ ھەممە جايى بايرام كەيپىياتىغا چۆمگەنلىكى پۈتۈن دۇكانلارغا قىزىل مەسنەۋى ۋە فۇ يەنى مەمۇرچىلىق دېگەن خەتلەرنىڭ چاپلىنىپ يېڭى يىلدىكى ئامەت ۋە بەختكە سىمۋول قىلىنغانلىقى تەكىتلەنگەن خەۋەرلەردە يەنە قەشقەردىكى قىزىل پانۇسلار بىلەن بېزىلگەن دەرەخ شاخلىرىنىڭ كىشىلەرگە ئىللىق بايرام كەيپىياتى ئاتا قىلغانلىقى تەكىتلىنىپ خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇنىدا قاتتىق باستۇرۇشقا ئۇچرىغان بۇ قەدىمىي شەھەردە ھاياتنىڭ نورماللاشقانلىقى سۈرەتلەنگەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن رايوندىكى چاغانلىق پائالىيەتلەردە خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرىنى كىيىپ پائالىيەتكە قاتنىشىشى شۇنداقلا بۇ پائالىيەتلەردە خىتاينىڭ دۇمباق ئۇسسۇلى ئەجدىرھا ئوينىتىش ئۇسسۇللىرىنىڭ ئورۇنلىنىپ ئورىگىنال ئۇيغۇر مەدەنىيەت سەنئىتىنىڭ ئېغىر ئەبجەشلەشتۈرۈلگەنلىكى دىققەت قوزغىماقتا

ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى يېقىندا ئامېرىكىنىڭ خىتايغا ياردەم بېرىۋاتقان مەبلەغ سېلىش شىركەتلىرى ھەققىدە بىر دوكلات ئېلان قىلغان. دوكلاتتا ئامېرىكىدىكى مەبلەغ سېلىش شىركەتلىرىنىڭ سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى، يېرىم ئۆتكۈزگۈچ تېخنىكىسى ۋە باشقا ساھەلەردە خىتاي ھاكىمىيىتىگە قانداق ياردەم بەرگەنلىكى، جۈملىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرىگە شېرىك بولغانلىقى پاكىتلىق ھالدا يورۇتۇپ. بېرىلگەن ھەمدە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ۋەزىيەت تەھلىلى يۈرگۈزۈلگەن. ئاندىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە مۇھىم تەكلىپلەر سۇنۇلغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى يېقىندا ئامېرىكىنىڭ خىتايغا ياردەم بېرىۋاتقان مەبلەغ سېلىش شىركەتلىرى ھەققىدە ئاتمىش سەككىز بەتلىك بىر دوكلات ئېلان قىلغان. خىتايغا مەبلەغ سالغۇچىلار ئامېرىكىنىڭ تەۋەككۈل مەبلىغى خىتاي ئارمىيىسىگە ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قانداق ياردەم بەردى ناملىق بۇ دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن بىز شۇنى بايقىدۇقكى ئامېرىكىنىڭ بەش تەۋەككۈل مەبلىغى شىركىتى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ياردەم بېرىۋاتقان يۇقىرى تېخنىك شىركەتلىرىگە ئاز دېگەندە ئۈچ مىليارد دوللار مەبلەغ سالغان خىتاي ئارمىيىسى بىلەن توختام ئىمزالىغان ياكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھەسىدىكى تەمىنلەش زەنجىرىگە ھاكىم بولۇش قارا نىيىتىنى كۈچلەندۈرگەن ئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكىنىڭ تەۋەككۈل مەبلىغى شىركەتلىرى خىتاينىڭ ھالقىلىق تېخنىكا شىركەتلىرىنى تېخنىكىلىق ئۇچۇر مەسلىھەت ۋە باشقا ياردەملەر بىلەن تەمىنلىگەن مەزكۇر دوكلاتتا ئامېرىكىدىكى مەبلەغ سېلىش شىركەتلىرىنىڭ سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى يېرىم ئۆتكۈزگۈچ چىپ تېخنىكىسى ۋە باشقا ساھەلەردە خىتاينىڭ جۈملىدىن خىتاي ئارمىيىسىنىڭ كۈچلىنىشىگە قانداق ياردەم بەرگەنلىكى پاكىتلىق ھالدا يورۇتۇپ بېرىلگەن ھەمدە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ۋەزىيەت تەھلىلى يۈرگۈزۈلگەن ئاندىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە مۇھىم تەكلىپلەر سۇنۇلغان مۇكەممەل ساقچى دۆلىتى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە تېخنىكا رىقابەت كۈچىنى قوغدايدىغان تېخنىكا ھەمكارلىق قۇرۇلۇشىنىڭ سىياسەت دىرېكتورى جېفرىي كېين ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە بۇ دوكلاتنىڭ ئامېرىكا كاپىتال بازىرىدىكى قاراڭغۇلۇقنى ئېچىپ بەرگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى
ئۇلار خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ياردەم بەرگەن شىركەتلەرنى ناھايىتى ياخشى كۆرسىتىپ بېرىپتۇ بۇلارنىڭ ئىچىدىكى سېكوئيا كاپىتالى قاتارلىق شىركەتلەر كىرېمنىي جىلغىسىدا ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىدۇ ئۇلار چوڭ تېخنىكا شىركەتلەرنى مەبلەغ بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇلار يەنە ئامېرىكادىكى فېيسبوك قاتارلىق شىركەتلەرگە مەبلەغ ياردىمى قىلغان. بۇ يەردىكى مەسىلە شۇكى، ئۇلار خىتايغا بېرىپ، كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ياردەم قىلىۋاتقان شىركەتلەرگە مەبلەغ سېلىشنى خالايدۇ. بۇ بەكمۇ قورقۇنچلۇقتۇر. مەن ھۆكۈمەتنىڭ بۇنىڭغا قارتا قىلىۋاتقان ئىشلىرىدىن خۇشالمەن، چۈنكى بۇ ئۇزۇندىن بېرى مەۋجۇت بىر مەسىلىدۇر.
ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى مەزكۇر دوكلاتنىڭ ئامېرىكىدىكى ھەممىدىن مەنپەئەت ئەلا دەيدىغان خىتاينىڭ رەزىللىكى ۋە خەتىرىنى تونۇيالمىغان شىركەتلەرگە بېرىلگەن رەددىيە ۋە ئاگاھلاندۇرۇش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى بۇ ئامېرىكىنىڭكى مەبلەغ سالغان خىتاينىڭ شىركەتلىرى بىر تۈركۈملىرى بۇ مەبلەغلەردىن پايدىلىنىپ پەن تېخنىكا تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق شۇ پەن تېخنىكىلىرىنىڭكىنى بولۇپمۇ ئۈسكۈنىلىرىنى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىغا يەنى كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى ۋە خىتاي ئىچىدىكى قارشىلىق، نارازىلىقنى كونترول قىلىشقا يېتىشتۈرۈپ بەرگەن. بۇنىڭ بىلەن خىتاي يەردىكى خەلقلەرگە بولغان كونتروللىقىنى، باستۇرۇشىنى تېخىمۇ ئاشۇرغان. كاپىتالىزمدا بەزى ۋاقىتلاردا بۇ شىركەتلەر دۆلەت مەنپەئەتى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ غۇرۇرى، ھۆرلۈگىنى قايرىپ قويۇپ، پەقەت پايدا مەنپەئەتنى دەپ خىتايغا ياردەم قىلغان بۇنداق ئەھۋالنىڭ ئالدىنى توساش بۇلارغا جازا قىلىش شۇنداق بىر تەۋسىيەلەرنى كۆرسەتكەن شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭكى بولۇپمۇ پەن تېخنىكىدا ئامېرىكىدىن پايدىلىنىپ يەنى داۋاملىق ئامېرىكا ۋە خەلقئاراغا تەھدىت سېلىش ئىنسانىيەتكە تەھدىت سېلىش بۇنىڭ ئالدىنى توساش ئۈچۈن بۇ دوكلاتنى چىقارغان.
بۇ دوكلاتنىڭ سۈنئىي ئەقىل تېمىسىدىكى بۆلۈمىدە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن قارا تىزىملىككە ئېلىنغان خىتاي سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە قانداق ياردەم بەرگەنلىكى سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى ئىشلىتىلگەن تەقىپ نازارەت سىستېمىسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن قانداق چېتىشلىق ئىكەنلىكى نەچچە مىليارد دوللار مەبلەغ سېلىنغان بايت دەنس شىركىتىنىڭ كوممۇنىست خىتاينىڭ تور دۇنياسى مۇستەبىتلىكى ۋە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە قانداق زىيان يەتكۈزۈۋاتقانلىقى قارا تىزىملىكتىكى سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى شىركەتلىرىنىڭ يەنە خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسىگە قانداق ياردەم بەرگەنلىكى پاكىتلار بىلەن كۆرسىتىلگەن دوكلاتنىڭ يېرىم ئۆتكۈزگۈچ مەھسۇلات بۆلۈمىدە ئامېرىكا مەبلىغىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى يۆلەۋاتقان يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ساھەسىدىكى شىركەتلەرگە قانداق ياردەم بەرگەنلىكى بۇ شىركەتلەرنىڭ بولسا خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى ۋە خىتاينىڭ جاسۇسلۇق بىخەتەرلىك ساھەلىرىنى ئارقا سەپتىن قانداق قوللاۋاتقانلىقى بايان قىلىنغان ئۇنىڭدىن باشقا دوكلاتتا ئامېرىكا تەۋەككۈل مەبلىغىنىڭ خىتاي شىركەتلىرىنىڭ مەبلەغ تېخنىكا ۋە باشقۇرۇش ساھەلىرىدە تەرەققىي قىلىشىغا ھەمدە خەلقئارالىشىشىغا جۈملىدىن ئامېرىكا شىركەتلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشىغا تۈرتكە بولغانلىقى قەيت قىلىنغان ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئامېرىكىنىڭ مەبلەغ سېلىشىغا ئېرىشكەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ سۈنئىي ئەقىل يېرىم ئۆتكۈزگۈچ ۋە بىيوتېخنىكا ساھەلىرىدە ئۆزىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ ئۇنى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدا كوممۇنىست خىتاينىڭ كونتروللۇقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئىشلەتكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى ئامېرىكىنىڭكى يەنە بىر خىل تىپتىكى سېلىنغان مەبلەغلىرى يەنە خىتاينىڭكى ئارمىيىسىنىڭكى ئەڭ تەرەققىي قىلغان قوراللارغا ئىشلىتىلگەن، مەسىلەن، خىتاينىڭكى يەنە يېرىم ئۆتكۈزگۈچ، شۇ تېخنىكىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق خىتاينىڭكى ھاۋا ئارمىيەسى، دېڭىز ئارمىيەسى ۋە باشقۇرۇلۇش بومبا ئاشۇنداق قوراللارغا ئەڭ ئالدىنقى تېخنىكىلارغا ئىشلىتىلگەن. يەنە بىرسى بولسا AI، سۈنئىي ئىستىخبارات ياكى ئۇچۇر يىغىش تېخنىكىلىرى. بۇلارنىمۇ مەسىلەن، AI نىڭكى بىر تۈركۈملىرىنى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقلىرىغا ئىشلىتىۋاتىدۇ. يەنە قالغانلىرىنى خىتاينىڭكى ئارمىيەسى، ئىستىخبارات، ئۇچۇر يىغىشقا ئىشلىتىۋاتىدۇ. يەنە بىرسى بولسا. يەنە بايولوگىيەلىك تېخنولوگىيە. بۇلارنى مەسىلەن، بەزى تېخنىكىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق، يەنە شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلارنىڭ قان تىپلىرىنى، DNA سىنى ئېلىش ئارقىلىق بايو. تېخنولوگىيە ۋە بايو قوراللارنى ئىشلەۋاتىدۇ. بۇ سېلىنغان مەبلەغلەرنىڭ ھەتتا بەزىلىرى ئامېرىكا ئاللىبۇرۇن قارا تىزىمغا كىرگۈزگەن خىتاينىڭ شىركەتلىرىگىمۇ سېلىنغان. بۇ دېمەك، بۇلار ھازىر ئامېرىكىنىڭ قانۇنىغا خىلاپ ئىش قىلغان. شۇ ئارقىلىق بۇندىن كېيىنكى بۇنداق پەقەت ۋىجداننى قايرىپ قويۇپ، جەمئىيەتكە بولغان مەجبۇرىيىتىنى، ئىنسانىيەتكە بولغان مەجبۇرىيىتىنى قايرىپ قويۇپ، پەقەت پۇلنى قوغلاپلا ئۆزىگە كەلگۈسىدە تەھدىت بولۇۋاتقان ۋە دۈشمەن بولۇۋاتقان بۇنداق بىر كۈچكە ياردەم قىلىشنى ئۈزۈل-كېسىل توساش لازىم ھەم توسۇلىدۇ دەپ قارايمەن.
ئامېرىكىدىكى رەند سىياسەت تەتقىقات ئورنىنىڭ ستراتېگىيە ۋە خەۋپسىزلىك مۇتەخەسسىسى رايموند كو مۇنداق دەيدۇ مەنچە ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ رىقابىتىدە تېخنىكا بىلەن ئىقتىساد ئاساسلىق سالماقنى ئىگىلەيدۇ ئەگەر بۇنى بىر مەيدان يېڭى سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى دەپ قارىغىنىمىزدا كەلگۈسىدە كىمنىڭ قولىدا يېڭى تېخنىكا بولسا دۆلەت بايلىقى شۇنىڭ قولىدا بولىدۇ ۋە يېڭى تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. ئۆز خەلقىنى گۈللەندۈرىدۇ. ئەمما بۇ بارغانچە نائېنىق ئىشقا ئايلىنىپ قالدى. ئامېرىكا بۇ دوكلات ئارقىلىق سۈنئىي ئەقىل بىلەن يېرىم ئۆتكۈزگۈچ تېخنىكىسىنىڭ كەلگۈسىدە ناھايىتى مۇھىم كەسىپ، مۇھىم ساھە بولۇپ قالىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھەمدە ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ بۇ ساھەدە خىتايغا ياردەم بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى نېمىلەرنى قىلىشى كېرەك؟ بىز ئۇنى قانداق توختىتالايمىز دېگەن مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان. دوكلاتتا تۆۋەندىكى تەۋسىيەلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىرىنچىدىن ئامېرىكا مەبلىغىنىڭ خىتاي شىركەتلىرى بولۇپمۇ خىتاي ئازادلىق ئارمىيىسى مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن چېتىشلىقى بولغان شىركەتلەر بىلەن بولغان ئالاقىسىغا چەكلىمە قويۇش كونكرېت ئېيتقاندا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قانۇن ماقۇللاپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چەكلىگەن قارا تىزىملىككە ئالغان ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش داۋامىدا قارا تىزىملىككە كىرگەن خىتاي شىركەتلىرىگە مەبلەغ سېلىشنى چەكلەش خىتاينىڭ ئەڭ مۇھىم تېخنىكا ساھەلىرى بولۇپمۇ خىتاي ئارمىيىسىنى كۈچلەندۈرىدىغان ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشىغا چېتىشلىق بولغان تېخنىكا ساھەلىرىگە مەبلەغ سېلىشنى چەكلەش چۈنكى خىتاينىڭ ئارمىيە ساقچىلىرىنىڭ كۈچلىنىپ كىشىلىك ھوقۇققا مۇناسىۋەتلىك قەبىھ جىنايەتلەرنى داۋاملىق ئېلىپ بېرىشىدا ئامېرىكا تەۋەككۈل مەبلىغىنىڭ مۇئەييەن رولى بار ھازىرقى خىتاي ھۆكۈمىتى خۇسۇسىي كارخانىلارنى بېسىپ دۆلەت كارخانىلىرىنى مۇھىم ساھەلەرگە قويغىنى ئۈچۈن بۇ كارخانىلار كېلىپ خىتاينىڭ قانداقتۇر خەۋپسىزلىك بىخەتەرلىك ئىقتىدارىنى كۈچلەندۈرۈپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئېغىر باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ياردەم بېرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ھەر قانداق كارخانىغا مەبلەغ سېلىشنى قەتئىي چەكلەش كېرەك دېيىلگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى كۈرەش تارىخىدىكى مۇھىم بىر ۋەقە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ھەر يىلى بەشىنچى فېۋرال كۈنى بۇ قىرغىنچىلىقنى خاتىرىلەپ، خىتايغا بولغان غەزەپ-نەپرىتىنى ۋە ئۇلارغا قەتئىي باش ئەگمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ كەلمەكتە. بۇ نۆۋەت نيۇ يوركتىكى كىشىلىك ھوقۇق فوندى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقىنى خاتىرىلەپ مەخسۇس بايانات ئېلان قىلدى. باياناتتا خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىش ۋە ئادالەت تەلەپ قىلىش يولىدا ئۇيغۇرلارنىڭ يالغۇز ئەمەسلىكىنى كۆرسەتتى ۋە ئۇلارغا مەدەت بەردى. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز گۈلچېھرەنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتىدا بولسۇن.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقىنى خاتىرىلەۋاتقان كۈندە، ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق فوندى، يەنى، Human Rights Foundation مۇ رەسمىي بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ بۇ قانلىق قىرغىنچىلىقتىكى جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشنى، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ۋە قۇربان بولغانلارغا ئادالەت بېرىشنى تەلەپ قىلدى. كىشىلىك ھوقۇق فوندى بۇ باياناتىدا يىگىرمە يەتتە يىل ئىلگىرى غۇلجىدا يۈز بەرگەن بۇ قانلىق باستۇرۇشنى قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىغان. باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن.
بۈگۈن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى بەشىنچى فېۋرال غۇلجىدا يۈز بەرگەن قىرغىنچىلىقنىڭ يىگىرمە يەتتە يىللىقى ئەينى ۋاقىتتا ھۆكۈمەتنىڭ دىنىي ۋە مىللىي ئۆرپ ئادەتلىرىنى باستۇرۇشقا نارازىلىق بىلدۈرۈپ تىنچلىق بىلەن نامايىش قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلارغا خىتاي قوراللىق قىسمى رەھىمسىزلەرچە ئوق چىقارغان شۇ كۈنى يۈزلەرچە كىشى قولغا ئېلىنغان يارىلانغان ۋە ئۆلتۈرۈلگەن ئالدىنقى ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتى ئاستىدا ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ئەنئەنىسى بولغان مەشرەپ چەكلەنگەن مەشرەپ باشچىلىرى ۋە بىر تۈركۈم ئاياللار دۇئا تىلاۋەت قىلىش ئۈچۈن يىغىلغان كىشىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مىڭلىغان كىشىنى خالىغانچە قولغا ئالغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مىللىي دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى يوقىتىش ۋە خىتاي نوپۇسى ئارقىلىق ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنى مەقسەت قىلغان ئۈچىنچى قېتىملىق قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى باشلىدى كىشىلىك ھوقۇق فوندى بۇ پاجىئەنى ئەسلەش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىدىن غۇلجا قىرغىنچىلىقىدا زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلار ئۈچۈن جاۋابكارلىق ۋە ئادالەت تەلەپ قىلىدۇ ۋە بۈگۈن داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى دەرھال توختىتىشقا چاقىرىدۇ

خىتاينىڭ بۇ تارىخىي جىنايىتىنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنغان. مۇشۇنداق بىر ۋاقىتتا دۇنيادىكى نوپۇزلۇق خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بولغان كىشىلىك ھوقۇق فوندى ئېلان قىلغان بۇ بايانات مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارالماقتا ۋە تور دۇنياسىدا كۆپلەپ ھەمبەھىرلەنمەكتە. باش شتابى نيۇ يورك شەھىرىگە جايلاشقان كىشىلىك ھوقۇق فوندى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنى خاتىرىلەش نېمە ئۈچۈن مۇھىم؟ دېگەن سوئالىمىزغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مىڭلىغان ئۇيغۇرلار يىغىلىپ، خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن مەشرەپ يېتەكچىلىرىنى، قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى ئەينى ۋاقىتتا خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت سەنئىتى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنى مۇجەسسەملىگەن ئەنئەنىۋى پائالىيىتى بولغان مەشرەپنى چەكلىگەنىدى بۇنىڭغا قارشى قوزغالغان تىنچ نامايىشنى خىتاي قوراللىق قىسمى قانلىق باستۇردى يۈزلىگەن ئۇيغۇرلار تۇتقۇن قىلىندى قاماقلارغا ئېلىندى يەنە نۇرغۇن ئۇيغۇرلار بۇ سەۋەبلىك يارىدار قىلىندى ياكى ئۆلتۈرۈلدى.
جاۋاب خەتتە، ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋام قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ غۇلجا قىرغىنچىلىقىغا ئادالەت تەلەپ قىلىشىنىڭ تېخىمۇ مۇھىملىقى تەكىتلىنىپ مۇنداق دېيىلگەن.
بۈگۈنكى كۈندە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى ئۆرپ ئادەتلىرىنى چەكلىۋەتتى خىتاي ئۆرپ ئادەتلىرىنى مەجبۇرىي تاڭدى ئۇيغۇرلارنى ئۆزلىرىنىڭ ئەنئەنىۋى پائالىيەتلىرىگە قاتناشقانلىقى ئۈچۈنلا كەڭ كۆلەمدە تۇتقۇن قىلدى كىشىلىك ھوقۇق فوندى شۇ قېتىملىق قىرغىنچىلىقتا قازا قىلغانلارغا ماتەم بىلدۈرىدۇ ھالبۇكى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى ساقلاش ھوقۇقى ھازىرمۇ

مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئەينى ۋاقىتتا بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن ئامان قالغان ۋە ۋەقەگە شاھىت بولغۇچىلار، ھەتتا ئائىلىسى شۇ قىرغىنچىلىقنىڭ قۇربانى بولغانلارمۇ ئاز ئەمەس. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىمنىڭ ئائىلىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى يۈز بەرگەن بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى تۇتقۇن ھەم باستۇرۇشلاردا بىۋاسىتە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەينى ۋاقىتتا غۇلجا ياشلىرىنىڭ تىنچ ئېلىپ بارغان نامايىشىنى باستۇرۇش بىلەن بىرگە، نامايىشتىن كېيىنمۇ غۇلجا شەھىرىدە زور بىر تۈركۈم ئۇيغۇر ياشلىرىنى تۇتقۇن قىلىشنى داۋاملاشتۇرغان. زۇبەيرە شەمشىدىن خانىممۇ ئىككى ئىنىسى ۋە نەۋرە ئىنىسىدىن ئايرىلىپ قالغان. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئەينى چاغدا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بەشىنچى فېۋرالدىن كېيىن غۇلجىدا ئېلىپ بارغان باستۇرۇش قىلمىشلىرى ۋە تۇتقۇنلىرى بىر يىلچە داۋاملاشقان، مىڭلىغان ئىنسانلار شۇ كۈنىدىكى قىرغىنچىلىقتا ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن تۈرمىلەردە قىيىن قىستاقلاردا ئۆلتۈرۈلگەن. زۇبەيرە خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلدىكى بەشىنچى فېۋرال غۇلجا قىرغىنچىلىقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق فوندى تەرىپىدىن قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىلىشى ۋە مەخسۇس بايانات بېرىلىشىنىڭ پەۋقۇلئاددە ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى. بۇ ناھايىتى مۇھىم خەلقئارا مۇشۇ كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىشى دېمەككى، خەلقئارا جەمئىيەتلىرى مانا مۇشۇنداق كىشىلىك ھوقۇق جەمئىيەتلىرى بولسۇن، ئەمەلىيەتتە بۇ خىتاينىڭ ھازىر ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭكى ئۇ تۈنۈگۈن بۈگۈنكى ياكى ئىككى مىڭ ئون ئالتىدىن بېرى دېگەنلىرىنى مۇنداق جىق قاۋاق بىلەن ئىنكار قىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ ئىشارىتى ئاشۇ غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن باشلانغان. خىتاينىڭكى قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭكى ئەمەلىيلەشتۈرۈشلىرى ئەنە شۇ توقسەن يەتتىنچى يىلدىكى غۇلجا قىرغىنچىلىقىدىن باشلاپ باشلانغانلىقىنى مۇقىملاشتۇرىدۇ. دېمەككى، بىزنىڭ يىللاردىن بېرى، يىگىرمە يەتتە يىلدىن بېرى قاقشىغانلىرىمىز، بۇنىڭغا نىسبەتەن بىر تەدبىر، چارە قوللىنىپ، خىتاينى توختا دېيىشى، ئەگەر توختا دېمىسە، دۇنيا مىقياسىدا خىتاي بۇنداق بىر قىرغىنچىلىقنى داۋام قىلىشنى ئېلىپ بارىدىغانلىقى دېگەن مۇشۇنداق بىر ئاۋازىمىزنى ئاڭلاۋاتقانلىقىنىڭ بىر بېشارىتى دەپ چۈشەندىم. خەلقئارا تەشكىلاتلار بولامدۇ، ھەممىسىنى كۆرگەنلىكىنىڭ ئىپادىسى.
زۇبەيرە خانىم يەنە كىشىلىك ھوقۇق فوندىنىڭ خىتاينى جاۋابكارلىققا تارتىشقا چاقىرىشىنىڭ ئۆزىگە زور ئۈمىد ۋە ئىلھام بەرگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
ھېچقاچان دۇنيادا ھەققانىيەت ئۈچۈن تۆكۈلگەن قانلار بىكارغا كەتمەيدۇ، توغرا، بىز شەھىد بەردۇق، مەن ھەم شۇنداق مېنىڭ ئائىلەم بۇنىڭ بىر بىۋاسىتە بەدەل تۆلىگۈچىلىرى. كىشىلىك ھوقۇق فوندى ئۇيغۇرلارنى كۈچلۈك قوللاپ كېلىۋاتقان تەشكىلاتلاردىن بىرى بولۇپ، ئىلگىرى ئۇلار ئۆزىنىڭ ئوسلو كىشىلىك ھوقۇق مۇنبىرىدە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە رەھبەرلىرىدىن رابىيە قادىر خانىم، نۇرى تۈركەل، روشەن ئابباس قاتارلىقلارنى سۆزگە تەكلىپ قىلىپ كەلگەن. شۇنداقلا گۈزەل سەنئەت كۆرگەزمىلىرى ھەمدە نيۇ يورك ۋە لوندون شەھەر رەستىلىرىگە سايە چۈشۈرۈشكە ئوخشاش ئۆزگىچە شەكىللەردىكى پائالىيەتلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەمدە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى دۇنيانىڭ دىققىتىغا سۇنۇپ كەلمەكتە. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگەنلىكىڭلارغا رەھمەت. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدىن بېرى قازاقىستاندا ياشاپ كېلىۋاتقان قازاق ئايال شاھىتى گۈلپىيە قازىبېك غۇلجا ناھىيەسىنىڭ ئەۋلىيا يېزىسىدا پىلانلىق تۇغۇت كادىرى بولۇپ ئىشلەپ تۇرغان مەزگىللىرىدە شاھىت بولغان خىتاينىڭ چوڭ تۇتقۇن جەريانىدىكى ئىشلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشماقتا. ئۆتكەن قېتىملىق. ئاڭلىتىشلىرىمىزدا مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ ئۇنىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن ئىككى قېتىملىق سۆھبىتىنى دىققىتىڭلارغا سۇنغان ئىدۇق. بۈگۈن ئۇنىڭ بىلەن بولغان سۆھبەتنىڭ داۋامى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىلەن بىر ۋاقىتتا باشلانغان چوڭ تۇتقۇنغا مەجبۇرىي قاتنىشىپ، تۇتقۇن جەريانىدىكى ۋە لاگېردىكى نۇرغۇن تراگېدىيىلىك ۋەقەلەرگە شاھىت بولغان گۈلپىيە قازىبەگنى قاتتىق ئازابلىغان ۋەقەلەرنىڭ بىرى ئۇ ئىشتىراك قىلغان بۇ باستۇرۇشتا ئۇنىڭ ئۆز ئانىسىنىڭمۇ تۇتقۇن قىلىنىپ ئون بەش يىللىق كېسىلىشى بولغان نۆۋەتتە قازاقىستاندا ياشاۋاتقان گۈلپىيە قازىبەگنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇنجى باسقۇچلۇق تۇتقۇنىدا تۇتۇپ كېتىلىپ سەككىز ئايغىچە خەۋىرىنى ئالالمىغان ئانىسىنىڭ ئەھۋالىدىن سەككىز ئاي كېيىن لاگېردىن غۇلجا ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسىغا داۋالاشقا ئېلىپ چىقىلغاندا ئاندىن خەۋىرى بولغان گۈلپىيە قازىبەگنىڭ ئېيتىشىچە ئۇنىڭ ئانىسى كېيىنرەك ئائىلىدە نەزەربەند قىلىنىشقا قويۇپ بېرىلگەن بولسىمۇ ئەمما ئەينى ۋاقىتتا ئۇنى ئەڭ قاتتىق ئازابلىغان ئىشلارنىڭ بىرى ئۇنىڭ ئانىسىنى يوقلاپ دوختۇرخانىغا بارغاندا ئانىسىنىڭ قىلغان نىداسى بولغان ئەينى ۋاقىتتا غۇلجا ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ مەخسۇس لاگېر تۇتقۇنلىرىنى داۋالاش بۆلۈمىنىڭ كېسەل كارىۋىتىغا كىشەنلەپ قويۇلغان ئاتمىش يەتتە ياشلىق ئانىسى ئۇنىڭ قۇلىقىغا ئاستا بالام مېنى قۇتقۇزۇۋال دەپ نىدا قىلىدۇ بىزنىڭ يېزا بىر ئادەمنى ئورۇنلاشتۇرىدۇ. ئاشۇ ۋاقىتتا ماڭا كېلىپ قالغان كېيىن مېنى ئاپاردى. ئاشۇ كۈنى بىز ئۇلارغا بارغان ۋاقتىمىزدا دەيتتۇق. سىلەر قانداق ئۆزگەردىڭلار؟ خىتايچە قانداق جاۋاب قىلالدىڭلار؟ قانداق قىينچىلىقىڭلار بار؟ دەپ. قايسى يېزىدىن بارسىڭىز، شۇ يېزىنىڭ ئاياللىرىنى ئەكىرىدۇ. ئەكىرگەن ۋاقىتتا پارتا بىلەن ئۈستەلنىڭ ئوتتۇرىلىقىدا مۇنداق بىر پەن بار. بىر تاختاي بار دە، تۈزمەيدۇ. سىز چوقۇم ماياق تۇرۇپسىز دەيسە، ئوقۇغۇچىلار ئاياق تۇرۇپ ماڭمايدىغان ئوقۇتقۇچى. بىراق ئىككى ساقچى ئىككى تەرەپ تۇرىدۇ.
قوراللانغان ساقچىلار. بۇ بىرمۇ بىر سۆھبەت بولامدۇ يا بىر سىنىپنى بىر. بىر سىنىپنى بىراق قايسى يېزىسىنىڭ قانچە ئادەم بار ئاياللاردىن بىراق ئەكىرىدۇ.
نېمە سۆزلەش تەلەپ قىلىنىدۇ ئۇ يەردە ئۇلار نېمە دەيدۇ سىز نېمە دەيسىز ئۇلار گەپ قىلىش ھوقوقى بارمۇ ئۇ يەردە ياكى پەقەت سىلەرلا سۆزلەمسىلەر. بىز ئۇلارغا دەيمىز سىلەر نېمە ئۆگىنىۋاتىسىلەر تۇرمۇشتا قانداق قىينالدىڭلار دېگەن ۋاقىتتا بۇ يەردە بىر نەرسىنى ھېس قىلدىمدا مەسىلەن مۇشۇ ئادەملەرنىڭ ئىدىيەسىنى بىزنى ئاپىرىش ئارقىلىق ئىككىنچى بىر ئادەم كەلسە قانداق جاۋاب بېرىدۇ؟ مەسىلەن، ئۇلار پالانىم جاپ ماڭا مالا مېنى ئۇردى دەپ دېيەلمەيدىغۇ. ئۇلار ئەمدى بىزگە دېيەلمىدى، بىز ياخشى ئۆگىنىۋاتىمىز دەپ. خەنزۇچە ئۆگەندۇق دەپ خەنچە ناخشىلارنى ئېيتىپ بەردى. ئەمەلىيەتتە بىزنىڭ سورىغان جاۋابىمىزغا ئۇلار ئانداق جاۋاب بەردى، مەسىلەن، سىز شۇنداق ياخشى پارتىيەنىڭ نېمىسى دەپ ياخشى ئۆگىنىۋاتىمىز، ھازىر خەنچە سەۋىيەم كۆتۈرۈلۈپ قالدى. مەن پارتىيە ھۆكۈمەتكە رازى ئاشۇنداق گەپلەرنى قىلىدۇ ئۆزى توغرىلىق ئۇلار پاراڭ قىلمايدۇ ئۇلارنىڭ روھىي ھالىتىگە قاراپ قانداق بىر پەرقنى ھېس قىلدىڭىز ئۇ يەردە بۇ يەردىكى ئادەملەر بار ئاكا مەسىلەن بىز دېمەتلىك قىرىق بەش قىرىق ئالتە ياشلاردا بىر ئايال بارتى بىر نەچچە قېتىم مەن ئۇ ئايالنى شۇ كەنتكە بارغاندا كۆرگەنغۇ بىراق مەن بىر ئايدىن كېيىن ئاشۇ بارغان ئۇ ئايالنى بىراقلا قېرىپ كەتكەنغۇ بىراقلا قېرىپ كەتكەن ھېچقانداق ماۋۇ

كۆزنىڭ چاناقلىرىدىن بىلىپ تۇرىسىزغۇ ئادەمنىڭ. بايام سىز تۇتقۇن قىلىنىپ ئەكەتكەن ئائىلىلەرنىڭكى بالىلىرىنىڭ يىغىۋېلىنغانلىقىنى دېگەنتىڭىز. بۇ بالىلار كېيىن قانداق بولۇپ كەتتى؟ قانداق بىر تەرەپ قىلدى بۇ بالىلارنى؟ ئۇلارنى ماۋۇ غۇلجا ناھىيىدىن كىرگەن ۋاقتىدا دۆڭمازار بىلەن مايگۇڭسىنىڭ ئوتتۇرىسى سادىقيۈزىنىڭ تۆۋەن تەرىپىدە بىر ماي ئىسكىلات بار. ئاشۇنىڭ كەينىدە. ئاشۇ جياۋپېي جۇڭشىننى قۇرغان ۋاقىتتا ياتاقلىق دەپ ئەشەدە ئاچتى ئۇنى. ئەشەگە يىغىپ ئەكەتتى كېيىنلەرنى بىز. بىراق ئەكەتكەندىن كېيىن بىلمەيمەن نېمە قىلغانكىن. ھازىرقى بالىلار پاراۋانلىق ئۆيى دېگەندە ئاشۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ قۇردىغۇ ئۇنىڭدىن بۇرۇن ساغان ئەشەگە. ئويلاپ باقسام ھازىر ھەممە نېمە ئالدىن ئالا بوغان نەرسىلەرغۇ. سىز قازاقىستانغا ماڭغان ۋاقتىڭىزدا بۇ ساناتورىيە يەنى بالىلار پاراۋانلىق مەركىزى يەنە شۇ يەردە بارمىتى؟ بار ھازىرغىچە بار ئاكا ھازىرغىچە بار. لېكىن ئۇ يەردىكى بالىلارنىڭ نەگە كەتكەنلىكىنى بىلمەيسىز. يېزىگە ئەكەلگەن ئون نەچچە بالىنىڭ نەگە كەتكەنلىكىنى ئۇقمايمەن. ئۆيگە قايتتىمۇ ئۇنداق بولسا مەن كەتكۈچە ئۇ بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسى كەلمەيدىغۇ ھازىرغىچە كەلمىگەن ئادەملەرغۇ كەلمەيدۇ. كەلمەيدۇ. ئاشۇ ۋاقىتتا بىز بارغان ۋاقتىدا ئاشۇ يەردىكىلەرنىڭ ھەممىنى سوتلاپ بولغانغۇ. مەسىلەن، ئالتە يىلدىن تۆۋەننىڭ ھەممىسى ئۆگىنىش لاگېرلىرىدا قالىدۇ. ئالتە يىلنىڭ يۇقىرىسىنىڭ ھەممىسىنى تۈرمىگە يۆتكەيدىكەن بۇلار. مېنىڭ ئاپامنىمۇ ئون بەش يىل كەستى. شۇ چاغدا مېنىڭ ئاپامنىڭكى ئالتە يىلدىن ئېشىپ كەتتىغۇ بۇلارنى سۆزسىز تۈرمىگە يۆتكەشكەن. مەسىلەن، كۈنەسكە، مايگۇڭسىغا، ئۈرۈمچىگە، غۇلجىغا دېگەن. ئاندىن كېيىن بالىنى ئېلىپ قېلىپ، غۇلجا ناھىيىنىڭ يۇقىرى تەرىپىگە، پېدوڭشىن دەپ يوغان قىلىپ

بايام ئاپامنى كېسىۋەتتى ئون بەش يىل دېدىڭىز سىز ئىشلەۋاتقان ۋاقتىڭىزمۇ ئاپىڭىزنىڭ تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلىشى ياكى سىز قازاقىستانغا چىقىپ كەتكەندىن كېيىنمۇ ياق مېنىڭمۇ ئاپام بىرىنچى تۈركۈمدە كەتتى ئىكەن ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى قويدى ئوتاق ھەييەدىن كەتكەن سۆھبەت قىلىمىز دەپ ئەۋلىيا يېزىسىدا تۇراتتىمۇ ئاپىڭىزمۇ سىلەر بىلەن دۆڭمازاردا ئۇ چاغدا بىز ئۇقماي قالدىققۇ ئىنىم ماڭا تېلېفون قىلدى قويدى تاغايەدە ئاپاڭ بىلەن قىلىدىغان سۆھبەت باتتى ئاپاڭنى چاقىرساڭ دەپ شۇ ئاپام ئەمدى سۆھبەت قىلسا دە بوپتۇ مەن بېرىپ كەلمە ھازىر كەلمەسە نېمە قىلىڭ دەپ شۇ شۇ ئەكەتكەن بىراق ئەكىتىپ سەككىز ئاي يوقاپ كەتتى ھازىر سەككىز ھېچ يەردىن تاپماي ئەڭ ئاخىرىدا شۇ دوختۇرخانىدا ياتقان ۋاقىتتا بىر كۈنى ماڭا ئىدارىدە ئولتۇرسام تېلېفون قىلىپتۇ ئاپاڭ دوختۇرخانىغا كەلدى تېزرەك پۇل تاپشۇرغىن بەش مىڭ يۈەن ئەكەل دېدى ئۇلار كارتا ئالمايدۇ پۇلنى چىقىرىپ ئېلىپ غۇلجا ناھىيە خەلق دوختۇرخانىسىغا باردىم كىرسەم خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ سول تەرەپتىكى بىر كىچىك ئىشىك باركەن ئىشىكنى مەخسۇس دوختۇرخانا قىلىپتۇ ئىككى ئىشىك باركەن

باغلاپ قويۇپتۇ ئۇلارنى تۇتسىڭىز يۈرىكىم بەك ئاغرىدى ئاپىڭىز نەچچە ياشلاردا ئىدى شۇ ۋاقتىدا ئاپام ئاشۇ ۋاقىتتا ھازىر يەتمىش ئۈچ ياشقۇ بەش يىل كېيىن ئاتمىش سەككىز ياش بولامدا ئاپىڭىزغا نېمە گۇناھ ئارتتى ئەمدى ئۇ ئاتمىش سەككىز ياشلىق ئايالغا مەن مۇشۇ ياققا ماڭىدىغاندىن بىر ئاي بۇرۇنمۇ ئىككى ئاي بۇرۇن ئىنىم ماڭا تېلېفون قىلىپ كەنتتىن ئىككى ئادەم كەپتۇ ئەدلىيە ئىدارىسىنىڭ كەپتۇ ئاپاڭ ئون بەش يىل كېسىلدى بەش يىللىق سىياسىي ھوقۇقى يوق دەپ نېمە سەۋەبتىن دېسەك ئاشۇ نېمىسىگە يېزىپ قويۇپ دەيدۇ ناماز ئوقۇغان جەمئىيەت مۇقىملىقىنى بۇزغان دەپچۇ سوت ئاچمايدۇ ئەدلىيە ئىدارىسى ياكى ساقچىلار شۇ لاگېردا تۇرۇپلا كېسىۋېتەمدۇ ۋاقتىدا ئاشۇنداق قىلىدۇ مەسىلەن يېزىدىن بىر ئادەم بارىدۇ ئەدلىيە ياكى يېزىدىن ياكى ناھىيىدىن سوتنىڭ بولمايدۇ يا سوتنىڭ بولسا يا بىر ئادەم قاراپ تۇرىدۇ ئەدلىيەنىكى

بايام ئاپىڭىز بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدا نېمە پاراڭلارنى قىلىشتىڭلار پاراڭ قىلىش ئىمكانىيىتى بولدىمۇ يا كېپلا بىر كۆرۈپلا چىقىرىۋەتتىمۇ سىزنى ياق ئۇ يەردە ئاكا كامېرا بارغۇ ئۇدۇلدا بىر ما باش تەرەپتە بىر كىرسىڭىز كامېرا قاراپ تۇرىدۇ ئىشىكتە ئىككى ساقچى قاراپ تۇرىدۇ ئۇ يەردە ھېچنېمە دېيەلمەيسىز

بۇ پروگراممىنى ئەركىن تەييارلىدى يېقىندا خىتاينىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلىرىدىن بىرى بولغان دۇيىڭدا تارقالغان بىر سىن كۆرۈنۈشى كۈچلۈك دىققەت قوزغىماقتا. ئۇنىڭدا بىر ئۇيغۇر قىز ئۆزىنىڭ شەخسىي سۇپىسى ئارقىلىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ پەقەتلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونوم رايونى بولۇپ قالماستىن، بەلكى خىتاي، قازاق، موڭغۇل قاتارلىق شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئاپتونوم رايونى ئىكەنلىكىنى، شۇڭا بەزىلەرنىڭ ئۇنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ياكى ئۇيغۇر مىللىتىگە خاس ئاپتونوم رايون دەپ ئاتىشىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلغان نۆۋەتتە بۇ سىن كۆرۈنۈشى، ئېكس قاتارلىق ئىجتىمائىي ئالاقە ۋاسىتىلىرىدە ھەمبەھىرلىنىپ، كۈچلۈك ئىنكاسلارنى قوزغىماقتا. ئۇنداقتا، خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا بېرىلگەن قەغەز يۈزىدىكى ساختا ئاپتونومىيە، يەنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دېگەن بۇ ئاتالغۇ بۈگۈنكى كۈندە خىتاينىڭ ئۆزىنى بىئارام قىلىۋاتامدۇ قانداق؟ خىتاينىڭ ئادەتتىكى بىر ئۇيغۇر قىزىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بۇ خىل تەشۋىقاتنى ئېلىپ بېرىشىدىكى غەرىزى زادى نېمە؟ تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتىدا بولسۇن. مەلۇم بولغىنىدەك، خىتاينىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان يۇقىرى بېسىملىق سىياسىتىنى ئىنكار قىلىپ، ئەكسىچە ئۇيغۇرلارنىڭ بەختىيار تۇرمۇشىنى مەدھىيەلەيدىغان ۋىدىيولار كۈنسايىن كۆپەيمەكتە.

ئۆزىنى خوتەنگۈل دەپ ئاتىغان بىر ئۇيغۇر قىزنىڭ ئۆزىنىڭ شەخسىي دوۋيىن سۇپىسى ئارقىلىق تارقاتقان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى شىنجاڭ ئۇيغۇر مىللىتىگە خاس ئاپتونوم رايونى دېگەنلىكمۇ ناملىق ۋىدېئو خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى تەشۋىقات ئويۇنلىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر تىپىك مىسالىدۇر مەزكۇر ۋىدىيودا خوتەنگۈل ئىسىملىك بۇ ئۇيغۇر قىزى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى جۇڭگونىڭ غەربىي شىمالىغا جايلاشقان بولۇپ جۇڭگودىكى بەش ئاز سانلىق مىللەت ئاپتونوم رايونىنىڭ بىرى ئەمما بەزىلەر شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى پەقەت شىنجاڭ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتايدۇ بۇ توغرا ئەمەس

خەنزۇ قازاق موڭغۇل قاتارلىق باشقا مىللەتلەرمۇ ياشايدۇ دېگەن ئىزاھاتلار ئارقىلىق بەزىلەرنىڭ ئۇنى قىسقارتىپ ئۇيغۇر مىللىتى ئاپتونوم رايونى ياكى ئۇيغۇر مىللىتىگە خاس ئاپتونوم رايون دەپ ئاتىشىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى قىسقارتىپ شىنجاڭ ئۇيغۇر مىللىتى ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتايدۇ سىز جۆيلۈۋاتامسىز مەن ھېچكىمنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر مىللىتى ئاپتونوم رايونى دېگەنلىكىنى ئاڭلاپ باقمىدىم بۇ پۈتۈنلەي قاغا قاق ئېتەر ئۆز كۆڭلىنى خۇش ئېتەر دېگەنلىكقۇ دېگەن ئىزاھلىما جۈملىلەر بىلەن ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۆزەتچى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئېكس يەنى تىۋىتېر سۇپىسىدا بۇ سىن كۆرۈنۈشىنى ھەمبەھىرلىگەن ئۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇر ئېلىدە ھېلىھەم ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى مەنتىقىغا ئۇيغۇن بولمىغان سۆز ئويۇنى ئارقىلىق ساماننىڭ ئاستىدىن سۇ يۈگۈرتۈش ھىيلىسىنى قوللىنىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنى سۆزلىتىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلى ئۇيغۇرلارغا بېرىلگەن قەغەز يۈزىدىكى ساختا ئاپتونومىيە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر ئاتالغۇسىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە خىتاي دائىرىلىرىنى بىئارام قىلىپ، ئۇنى يوقىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇنداق دېدى. ئەللىك بەشى ئاپتونوم رايون قۇرۇلغان ۋاقتىدا ئۇيغۇرنىڭ نوپۇسى يەنىلا مۇتلەق كۆپ سان ئۇ يەردە. شۇ ۋاقتىدا بەلكىم سەكسەن پىرسەنتكە يېقىن ئۇيغۇر نوپۇسى. خىتاي ئون پىرسەنتكە بارمايدۇ. قالغانلار بىزنىڭكى قېرىنداشلىرىمىز، قازاق، قىرغىز، ئۆزبەك، تاتار دېگەنلەر. ئۇنىڭ ئىچىدە ھەم موڭغۇل، تۇڭگانلارمۇ بار. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە قويۇلغان ئىسىمدە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون. ئەمما ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون دېگەنلىك ھەرگىز بۇ يەردە قالغان، خىتايدىن باشقا شۇ يەردىكى يەرلىك مىللەتلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلمايدۇ. ئەمما خىتاي قەستەن بۇ يەردە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دېگەننى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئاپتونوم رايونى دېگەن ئاتالمىش قىسقارتىلمىش سۆز ئارقىلىق خۇددى ئۇيغۇرنى قالغان مىللەتلەرنىڭ دۈشمىنى قىلىپ كۆرسىتىش، تار مىللەتچى دەپ كۆرسىتىش دېگەن ماندا بىر نەرسىمۇ يوشۇرۇنغان بۇنىڭ كەينىدە. يىغىنچاقلاپ دېسەك، بىرسى، ئۇيغۇر نامىنى يوقىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى داۋاملاشتۇرۇش. ئىككىنچىسى، بىزنىڭكى شۇ يەردىكى قېرىنداش مىللەتلەر بىلەن بولغان ئارىلىقىمىزدىكى بۇ يېقىنلىقنى، قېرىنداشلىقنى، بۇ بىر سەپتە تۇرۇپ كۈرەش ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرادىمىزنى بۇنى بۇزۇش. ھەمدە ئۈچىنچىسى، خىتاي شۇ ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئەشەددىي مىللەتچىلىكىنى قايرىپ قويۇپ، ئۇيغۇرنى مىللەتچى كۆرسىتىپ، ئۇيغۇرنى دۈشمەن قىلىش، ئۆزىنى ئاقلاش. 在新疆维吾尔自治区各民族之间的文化交流和融合是常态。 此外， 在新疆维吾尔自治区， 各民族的语言文字也得到了充分的尊重和发展。 Jami 1 minut 41 sekund uzunluqdagi mazkur videoda خوتەنگۈل ئىسىملىك بۇ ئۇيغۇر قىز شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئاپتونوم رايونى بىلەن ئوخشاش ئۇقۇمدا ئەمەسلىكىنى بىر قانچە قېتىم تىلغا ئېلىپ ئەسكەرتىش بەرگەن ئۇ يەنە بۇ رايوندا ھەر قايسى مىللەتلەر ئارا بىرلىشىشنىڭ نورمال ئەھۋال ئىكەنلىكى ھەمدە ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت سەنئەت ۋە تىللىرىنىڭ تولۇق ھۆرمەتكە ئېرىشىپ تەرەققىي قىلدۇرۇلغانلىقى ھەققىدە بىلجىرلغان ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچى خۇپىڭ ئەپەندى دوۋيىندا تارقىتىلغان بۇ ۋىدېئوغا قارىتا ئىنكاس قايتۇرۇپ بۇ ھەقتىكى پىكىرلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇ ئىنكاسىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئەلۋەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيىلىك رايونى ئىكەنلىكىنى ئەمما بۇ سىياسىي كۆچمەنلەردىن باشقا يەنە ئۇ رايوندىكى باشقا يەرلىك مىللەتلەرنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى سىياسىي ئىجتىمائىي كىشىلىك ھوقۇقى قاتارلىقلارنى ئىنكار قىلمايدىغانلىقىنى ئىزاھلاپ ئۆتتى ئۇ يەنە ماھىيەتتە خىتاينىڭ شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئۇيغۇر قاتارلىق باشقا يەرلىك مىللەتلەرگە ھەقىقىي ئاپتونومىيە ھوقۇقىنى بېرىپ باقمىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ خىتاينىڭ نۆۋەتتە بۇ خىلدىكى سۆز ئويۇنلىرى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى ۋە خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى ئىنكار قىلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى ئۇ مۇنداق دېدى چاڭ چي لەي جۇڭ گۇڭ داڭ جۈ زاي تاس سزي جي سو تيەن دې شاۋ جۇ مىن جۇ زې جې چي بېڭ بو شې خېڭ جېن جېن داي شاۋ جۇ مىن جۇ زې جې. ئۇزۇندىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى ئۆزلىرى قۇرغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئاپتونومىيەلىك رايونلىرىدا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھەقىقىي ئاپتونومىيەسىنى يولغا قويمىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىدا مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ، ئۇلارنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى، ئۆرپ- ئادىتى، تىل ۋە دىنىنى پۈتۈنلەي ۋەيران قىلىپ، زور بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئەمدىلىكتە بولسا ئۇلارنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنۇپ، ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى يۇقىرى بېسىملىق سىياسىي باستۇرۇشلىرىنى، شۇنىڭدەك مەدەنىيەت جەھەتتىكى قىرغىنچىلىقىنى ئاقلاش ھەرىكىتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىۋاتىدۇ. ئەمەلىيەتتە خىتاي كومپارتىيىسى ھازىرغىچە بارلىق مىللەتلەرنى كىشىلىك ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇ ئاز سانلىق مىللەتلەرنىلا ئەمەس. خىتاي پۇقرالىرىنىمۇ سىياسىي ۋە كىشىلىك ھوقۇقىدىن مەھرۇم قالدۇرماقتا. ھالبۇكى، خىتاي ئۆزىنىڭ خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ، مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى يۈرگۈزمەكتە. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى ئۆزىنىڭ ئىككى

تولىمۇ بىمەنە ۋە سەۋىيەسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئېكس سۇپىسىدىكى بۇ ۋىدېئوغا قارىتىلغان ئىنكاسلاردا بەزىلەر خىتاي تەرەپتە تۇرۇپ بۇ تەشۋىقاتتىكى كۆز قاراشلارنى قوللىغان بولسا بەزى ئىنكاسلاردا خىتاي كومپارتىيەسىگە بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ ئىنكاسلارنىڭ ئىچىدىكى جاڭ سەن لى سى سەكسەن توققۇز ئاتمىش تۆت نامىدىكى ئېكس قوللانغۇچىسى مۇنۇلارنى يازغان خىتاي كوممۇنىست باندىتلىرى بەش ئاپتونومىيەنىڭ بىرى بولغان ئۇيغۇر ئاپتونومىيەسىدىكى ئۇيغۇرلارنى جازا لاگېرلىرىغا سولىدى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى تۆت يالغاننى ئاساس قىلغان ساختا ۋە قانۇنسىز دۆلەت ئۇ يېڭى شەكىلدىكى قايتىدىن بارلىققا كەلگەن قۇل ئىمپېرىيىسىدۇر مەن مەدەنىيەت ئەنئەنە ياكى دىندىن مەجبۇرىي شەكىلدىكى ۋاز كېچىشكە قوشۇلمايمەن زوراۋانلىق ئاستىدىكى بۇنداق بىرلىشىش ئىنسانىيەتكە قارشى قىلمىشتۇر مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى ئىلگىرىمۇ ھەتتا ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىچىدە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى بىرلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونوم رايونىمۇ دېگەن سوئال بويىچە پىكىر قوزغاش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ رايوندىكى ئاپتونوم ھوقۇقى يۈرگۈزۈش ۋە يېتەكچىلىك ئورنىنى تۆۋەنلىتىشكە ئۇرۇنغان ھەم ئىنكار قىلغان ھەتتا كىمكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونوم ھوقۇقىنى تەكىتلىسە ئۇنى جازالاپ كەلگەن ئىدى ئەگەر ئۆتمۈشكە قايتساق بۇنداق جازالاش بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا تۇنجى قېتىم يەرلىك مىللەتچىلىككە زەربە بېرىش ھەرىكىتى ئارقىلىق قاتتىق بىر شەكىلدە ئېلىپ بېرىلغان ئىدى پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت

تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. ئۆتكەن ھەپتە ئاخىرى بىر قىسىم ئۇيغۇر ئۆلەما ۋە ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ئىستانبۇلغا جەم بولۇپ، مىللىي دەۋادا ھەمكارلىشىشنىڭ يوللىرى ھەققىدە مۇھاكىمە ئۆتكۈزگەن ھەمدە ئۆلەمالار بىلەن زىيالىيلار ئارىسىدا شەكىللەندۈرۈلگەن سۈنئىي بۆلۈنۈشكە خاتىمە بېرىش مەسىلىسىدە

ئەمما ئوخشىمايدىغان نۇقتىلاردىن مۇھاكىمە ئېلىپ بارغان ۋە ئاخىرىدا بىرلەشمە بايانات ئېلان قىلغان. بىرلەشمە باياناتتا مۇنۇلار كۆرسىتىلگەن، مىللىي مۇستەقىللىق كۈرىشىمىز ۋە مۇستەقىللىقتىن كېيىنكى دۆلەت قۇرۇش مۇساپىمىزدە دىن بىلەن پەننىڭ رولىنى بىر-بىرىدىن ئايرىۋەتكىلى بولمايدۇ. شۇڭا ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە خىتاينىڭ سۇيىقەستى بىلەن شەكىللەنگەن سۈنئىي ئايرىمچىلىققا خاتىمە بېرىشىمىز لازىم. ئارىمىزدىكى پەرقلىرىمىز ئۆزئارا ئىختىلاپ ۋە ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ مەنبەسى ئەمەس، بەلكى ئۆزئارا ھەمكارلىق ۋە تەرەققىياتنىڭ ئامىلى ۋە تۈرتكىسىدۇر. ساھەلەر ئارا سۆھبەت يىغىنى ناملىق مەزكۇر يىغىن تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر جامائەت ئەربابى ئابدۇجېلىل تۇراننىڭ تەشەببۇسى ۋە تەشكىللىشى بىلەن ۋۇجۇدقا كەلگەن بولۇپ، بۇ مۇھاجىرەتتە مۇشۇ ساھەدە ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى يىغىن بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندى بىرلەشمە باياناتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مۇھىم مەزمۇنلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى ۋە باياناتتىكى تۆۋەندىكى ماددىلارنى ئوقۇپ ئۆتتى. ئىككىنچى، ئىسلام ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادى، ھايات يولى ۋە مىللىي كىملىكنىڭ يادروسىدۇر. ئىسلام بىزنىڭ كىملىكىمىز، مەدەنىيىتىمىز ۋە قەدرىيىتىمىزنىڭ ئاساسىي گەۋدىسى. بۈگۈنكى دۇنيادا پەن بىلىملىرىگە ئەھمىيەت بېرىشمۇ تەخىرسىزدۇر. ھەر ساھەدىكىلەر ئۆزئارا بىر بىرىنى چۈشىنىشى ۋە ھۆرمەتلىشى زۆرۈردۇر. ئۈچىنچى، مىللىي مەنپەئەتلىرىمىز ئورتاق نۇقتىمىزدۇر. ئارىمىزدىكى ھەر قانداق ئىختىلاپ ۋە دەتالاش مىللىي مەنپەئەتلىرىمىزدىن ئۈستۈن ئەمەس، لېكىن نېمىنىڭ مەنپەئەتىمىز ئىكەنلىكىنى بىر تەرەپلىمە ئەمەس، ھەر ساھە ئارىسىدىكى مۇزاكىرە ۋە دىئالوگ ئارقىلىق مىللىي ئىرادىمىزنىڭ تەجەللىسى سۈپىتىدە بېكىتىش لازىم. بىرلەشمە باياناتقا ئاساسلانغاندا، بۇ يىغىندا يەنە ساھەلەر ئارا سۆھبەتنى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن ساھەلەر ئارا دىئالوگ مۇنبىرى تەسىس قىلىپ، خىزمەتلەرنى كېڭەش ئارقىلىق، ئورۇنلاش مېخانىزمى بەرپا قىلىش قارار قىلىنغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ دىنىي خىزمەتلەرگە مەسئۇل ئىجرائىيە ھەيئىتى مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىمۇ مەزكۇر يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان. ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇ ئۈچ كۈنلۈك يىغىن جەريانىدا ھەر ساھە زاتلىرى ئارىسىدا ئۆزئارا چۈشىنىش ھاسىل بولغان. ئۇ مۇنداق دېدى. خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ داۋانىڭ ئالدىنقى سېپىدە مېڭىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ، زىيالىيلىرىمىزنىڭ، دىنىي ئۆلىمالىرىمىزنىڭ ئارىسىغا سالماقچى بولغان بۇ ئىختىلاپ، بۇ جېدەل ماجىرانىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە بۇنى قايسى شەكىلدە ئارىمىزدىكى ئىختىلاپلارنى تۈگىتىپ، پۈتۈن دىققىتىمىزنى خىتاينىڭ مىللىتىمىزگە قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى ۋە ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىق داۋاسىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىقىرىش ئۈچۈن نۇرغۇن مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بېرىلدى، چۈشەنچىلەر ھاسىل بولدى. زىيالىيلار بىلەن دىنىي ئۆلىمالار ئارىسىدىكى بەزى بىر چۈشىنىشمەسلىك مەسىلىلىرى ۋە سىياسىي تەشكىلاتلار ئارا چۈشىنىشمەسلىك مەسىلىلىرى بۇ يەردە ھەل بولغان بولدى. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقان ۋاقتىدا بۇ قېتىمقى يىغىن ناھايتى غەلىبىلىك، ناھايتى يۇقىرى سەۋىيەدە ئېچىلدى دەپ قارايمەن. تۈركىيە ئىستانبۇلدىكى مەدەنىيەت ئۇنىۋېرسىتېتى دىنىي ئىلىملەر كەسپى ئوقۇتقۇچىسى، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى رەئىسى دوكتور ئالىمجان بوغدا ئەپەندىمۇ مەزكۇر يىغىنغا دىنىي ساھەدىكى ئەربابلار قاتارىدا ئىشتىراك قىلغان زاتلاردىن بىرى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ يىغىن دىنىي ئۆلىمالار بىلەن ئۇيغۇر زىيالىيلار ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا چۈشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا يول ئاچقان. ئۆزئارا ئۆلىما، زىيالىيلارنىڭ بىر بىرىنى تونۇشى، بىر بىرىنى چۈشىنىشى، بىر بىرىنىڭكى سۆزىگە قۇلاق بېرىپ، مەسىلىلەرنى ئۆزىمىزنىڭكى دىنىي ئېتىقادىمىز، مەدەنىيىتىمىز، ئۆرپ ئادىتىمىز ۋە داۋا بىلىنجى، مۇشۇلارنى ئاساس قىلغان شەكىلدە مەسىلىلەرگە قاراشنىڭكى مۇھىملىق قاتارلىق مەسىلىلەر ناھايتى ياخشى بىر شەكىلدە مۇزاكىرە قىلىنىپ، ئۆزئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش پۇرسىتى ئېلىپ بېرىلدى بۇ يىغىندا. بۇنىڭغا ئوخشاش يىغىنلارنىڭكى پەقەت دىنىي ئۆلىمالار بىلەن زىيالىيلار ئەمەس، باشقا ساھەدە خىزمەت قىلىۋاتقان، داۋا ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقانلارنىڭ ئوتتۇرىسىدىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئۇچرىشىشلارنىڭكى بولۇشى ئۆزىمىزنىڭكى داۋاسى ئۈچۈن ناھايتى پايدىلىق دەپ قارايمەن. بۇ قېتىمقى يىغىنغا كۆپ ساندا ئۇيغۇر ئايال زىيالىيلىرىمۇ ئىشتىراك قىلغان. بۇلاردىن بىرى ئەدەبىي تەرجىمان ئامىنە ۋايىت سەدەپ خانىمدۇر. ئۇ بۇ يىغىنغا باھا بېرىپ، ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ھەر ساھەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇنازىرە ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى، بۇ يىغىندا ئوخشىمايدىغان كۆز قاراشتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مۇنازىرە ئارقىلىق ئۆزئارا چۈشىنىش پەيدا قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئەمدى مۇشۇنىڭدەك ھېلىقى زىددىيەت دېگەن شۇ يىغىندىمۇ دېيىشتۇق، دىئالوگ بىلەن، پاراڭ بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن ھەل قىلىنىدۇ دەپ. بۇ پاراڭلاشماي تۇرۇپ، ئۆزئارا چۈشىنىشمەي تۇرۇپ ئوتتۇرىمىزدىكى زىددىيەتلەر ھەرگىزمۇ ھېلىقى ھەل بولمايدۇ. ئەمدى بۇ پاراڭلارنى، بۇ دىئالوگلارنى ھېلىقى تور يۈزىدە، مەۋھۇم دۇنيادا قىلغاندىن مۇشۇنداق يۈزتۇرانە ئولتۇرۇپ، بىر ئارىغا كەپ ئولتۇرۇپ قىلىشساق تېخىمۇ ياخشى بولىدىكەن. شۇڭلاشقا ئەمدى مەن بۇنىڭدىن كېيىن يەنە مۇشۇنىڭدەك ئۇچرىشىشلارنىڭ دائىم ئېلىپ بېرىلىشىنى، مۇشۇ ئىچكى زىددىيەتلەرنىڭكى پات-پات مۇشۇ كۆرۈشۈپ تۇرۇپ ئۆزئارا ھەل قىلىنىشىنى ۋە ئورتاق قەدەم بىلەن مىللىتىمىزنىڭ كەلگۈسىدىكى بىر خەيرلىك ئىشىغا بارلىق كۈچىمىز بىلەن تەڭ خىزمەت قىلىشىمىزنى ئۈمىد قىلىمەن. ئابدۇجېلىل تۇران ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، يىغىن دىنىي ۋە پەننىي ساھەدىكى سەرخىللار ئارىسىدا مەۋجۇت ياكى سۈنئىي شەكىللەندۈرۈلگەن پىكىر ئىختىلاپلىرىغا خاتىمە بېرىش مەقسىتىدە چاقىرىلغان بولۇپ، كۆزلىگەن نەتىجە ھاسىل قىلىنغان. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىمقى يىغىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى بېسىۋالغان يەتمىش يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان دىن بىلەن پەن، ئۆلىمالار بىلەن زىيالىيلار ئارىسىدا شەكىللەندۈرۈلگەن سۈنئىي بۆلۈنۈشكە خاتىمە بېرىشنى، ئۇيغۇر ئۆلىمالار بىلەن زىيالىيلار ئارىسىدىكى ئۆزئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى ۋە مىللىي مەنپەئەتلىرىمىز ئاساسىدا قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە كۈرەش قىلىشنى مەقسەت قىلغان. يىغىنغا ئامېرىكا، گېرمانىيە، نورۋېگىيە، شىۋېتسارىيە،